ٻه سؤ ستر پنهنجي سورة بقرة جي هن ۾ جيڪو خرچ ڪريو ٿا جيڪو توهان خرچ ڪريو ٿا الله جي رستي ۾ نفقن نفقة ڏيو ٿا من نفقة جيڪي خيرات ڪريو ٿا جيڪا به او نذرتم من نذر يا جيڪا باس باسيو ٿا فان الله يعلمه الله اها ڄاڻي ٿو يعني ان جو الله تعاليٰ اجر توهان کي ڏيندو ان جو پورا ڪندؤ ته وما للظالمين من انصار بيشڪ ظالمن جي لاء ڪو مددگار ڪونهي ڪو هاڻي اها ڳالهه ان جي ڪئي سون ته نذر حضرت مريم عليه السلام جي ماء نذر باسي وڃي حضرت مريم ڄائي وري پوء حضرت مريم خود الله تعاليٰ چيس ته تون چئجانء ته مون روزو رکيو آهي، نذر باسيو آهي مون روزو، سو آئون ڳالهائينديس ڪونه، ڳالهائڻ جو روزو ٿيو، وري پوء سورت اهي پڙهيونسون سورت آل عمران مان ۽ سورت مريم جا ان کان پوء وري پڙهيسون آيت پنهنجي سورت حج جون آيتون پڙهيون سون، جنهن منجهه صدقات نذر ڏين ٿا پنهنجا پنهنجي اهڙي قسم سان نذر نذر پهچن ٿا هاڻي آيت آهي سورت فتح ۾ فتح اٺيتاليهين آيت آهي ان منجهه هدي هدي ان ساڳي معنيٰ ۾ هدي معني هديو يعني تحفو يا هدي معني هدايت ان هڪڙي روٽ منجهان سڀئي لفظ نڪتن ٿا هدايت وارا به پر هدي هدي آهي اها جيڪو جانور کڻي وڃجي الله تعالي جي لاء هديو الله تعالي جي لاء تحفو الله تعالي جي لاء قرباني ڪجي وڃي پنهنجي مکي منجهه پوء اهي کڻي ٿا کڻي ٿي ويا پنهنجو حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم يا ٻيا عرب کڻي ايندا هئا پنهنجا ان ۾ ڳهه ڳانا هي هو ٻڌي ان جي پنهنجو سڀئي هاڻ پهچندا هئا هاڻ اها سورت فتح ۾ آهي ذڪر شاهه سورة فتح آهي اٺيتاليهون نمبر سورت ۽ ان جي آيت آهي پنجويهين جنهن منجهه هدي جي ڳالهه اچي ٿي ته توهان کي روڪيو اٿائون پنهنجو اهو صلح حديبيه حديبيه واري زماني جي ڳالهه آهي ڇهين هجري جي ڳالهه ڇهين ڇهين سال هجري جي هاڻي هن ۾ فرمائي ٿو الله اهو آهي وهو الذي ڪف ايديهم جنهن توهان کي جهليو

ببطن مکه من بعد ان اظفرکم عليهم ان کان اڳ ۾ جو تئين انهن تي ڪامياب ٿيا هو هاڻي ڪاميابيون اڳ ۾ گهڻيون ٿي ويون خيبر جي ڪاميابي خيبر پوء ٿيندو پنهنجي هن جي ڪاميابي ٿي ان وقت جيڪا احزاب واري يا پنهنجي ان کان اڳ ۾ بدر واري يا اهڙي قسم ٻيون ۽ هتي به ڪاميابي الله تعاليٰ هن کي سڏي ٿو هي جيڪو ڳالهه هئي ته پهتا هيستائين او بعد من بعد ان اظفرڪم عليهم توهان انهن تي جڏهن ڪامياب ٿيو جو غالب ڪيائين توهان کي انهن تي بطن مڪه بطن مڪه مڪي جو پيٽ يعني مڪي جي ڀرسان پنهنجي وادي هئي اها جيڪا حديبيه جي ڪيترا ميل پري آهي. وڪان الله بما تعملون بصيرا جيڪي توهان ڪريو ٿا ان کي الله تعالي ڄاڻي ٿو هم الذين ڪفروا هاڻي اهي ڪافر اهي آهن جيڪي قريش کي مڪي ۾ ويٺا آهن مطلب ان وقت ڪافر هئا هم الذين ڪفروا وصدوڪم المسجد الحرام ۽ توهان جي رستي کي روڪيائون مسجد حرام تي وڃڻ جي رستي کي توهان کي روڪيائون، اهي ئي ساڳيا ڪافر آهن اهي. والهدي معڪوفا ۽ توهان جي هدي توهان جي جيڪا جانور جيڪي وٺي کڻي آيا هئو قرباني ڪرڻ جي لاء انهن کي هنن روڪيو آهي مڪي ۾ پهچڻ کان ته ماڻهو عمري ۾ به قرباني ڪندا هئا هي عمرو عمري جي قصد هيو ۽ پنهنجو

والنٽري قرباني آهي انوالنٽري نه والنٽري معنيٰ پنهنجي مرضي سان هن جي ڪا هو ڪانهي ڪا حڪم نه آهي ته قرباني ڪريو ئي ڪريو پوء ڪي ڪٿي ڪي حج جا ڪي زمانا آهن ڪي ڪهڙيون ڳالهيون آهن جيڪي ٿي ٿيون وڃن چڪون يا غلط ٿيون يا ڇا ته پوء انهن تي واجب ٿي ٿي وڃي قرباني پوء هاڻ اهي قربانين جا جون ڳالهيون وري پوء ڪنهن وقت الله تعاليٰ توفيق ڏيندو ته پوء ڪنداسون پر هتي ڄڻ ان سڀني جو تفصيل ڏيڻ جي ضرورت ڪونهي ايترو ڪو ڳالهه هلي پر هدي کڻي آيا هئا جيڪا مطلب ته تحفا هئا والنٽري پنهنجي خيال سان پنهنجي دل سان پنهنجي محبت سان ته اسين وينداسون اتي قربان ڪنداسون وڃي الله تعاليٰ جي مطلب دربار ۾ هي لازمي ڪونه هئي واجب ڪونه هئي حڪم ڪونه هو هن جو هدي معڪوفا ان يبلغ محله هن کان جو پنهنجي جڳهه تي پهچي پنهنجي ان تي پهچي ان کان اڳ ۾ ان کي روڪيو ويو يعني اتي حديبيه منجهه ئي روڪيو پوء وري فرمايو ته هاڻي ڇا ڪريون پوء جڏهن موٽڻو پيو پوء حضرت امهات المومنين ۾ منجهان هڪڙي بي بي سڳوري هئي جنهن حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم کي فرمايو چي ماڻهو ته ڪوهن ڪونه ٿا هتي هاڻ ڇا ڪريون چي چيو بابا ڪوهو ڪوهو ته ڪير ڪوهي ڪونه پيو پوء وئي هڪڙي بي بي آهي پوء ان رسول الله صلي الله عليه وسلم کي چيو توهان پهرين ڪوهو ماڻهو پاڻهي ڪهندا اللهم صل علي سيد ڏسو ڪيڏو عقل انسان پنهنجو عورت کي چئي بي عقل آهي فلاڻا آهي عورت جي ڳالهه گهٽ ڪندا آهن پر هي وڏي ڄڻ حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم جي زوجه مبارڪ هئي، امهات المومنين منجهان هڪڙي ان جيڪا اها وئي پنهنجي هجرت حبشه واري ان ۾ به شامل هئي اها بي بي سروري ان ان چيو توهان پنهنجو پهرين شروع ڪريو توهان بس کو پاڻ پاڻ پوء رسول الله صلي الله عليه وسلم پاڻ پنهنجي هديء کي ذبح ڪيو ٻين ماڻهن پوء ڏٺو الله شروع ٿي ويا هليا پنهنجا جيڪي آندائون جانور اهي ڪهڻ شروع ڪري ڏنائون اهڙي نموني سان اتي حديبيا منجهين پوء جيڪا اها ڳالهه ٿي هاڻي اها آهي ته جڏهن هديء کي روڪيو ويو پنهنجي جيڪي وڃن ٿيون قرباني جي لاء جانور انهن کي روڪي ڪو جيڪڏهن ته اهو ڄڻ تمام سخت عربن وٽ اڳ ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام کان دستور هو ماڻهن کي ڪير روڪيندو ڪونه هو پر هاڻي پهريون دفعو اهو هو جو ڪنهن کي روڪيائون ٿي ڀئي تون نه وڃ. حالانڪ ابرهه کي به روڪيائون ڪونه. هو جيڪو آيو ته مڪي حملي ڪرڻ جي لاء ان کي حضرت عبدالمطلب به چيو ته تون ڄاڻ تنهنجو پنهنجو ان ڪعبي جو گهر ڄاڻي مالڪ ڄاڻي منهنجو ڪونهي گهر الله جو گهر آهي پاڻ ئي اهو بچائيندو ان کي ان به روڪيو ڪونه ان کي ته نه وڃو هيڏانهن نه ته وڙهنداسون توهان کي روڪيائون ڪونه پر هنن روڪيو معنيٰ ته اهو اهڙي اهڙي ڳالهه ڪيائون جيڪا اڳ ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام کان وٺي هن زماني تائين ڪڏهن ڪونه ٿي چار هزار سال ۾ اها ڳالهه ٿي ڪونه هئي پر هنن وري پوء ڪئي يارن پاڻ پوء روڪيائون هاڻ اها ڳالهه وري سورت پنهنجي بقر ۾ به روڪڻ جي ڳالهه آهي هاڻ اها وري پڙهون ٿا. هي آيت پوري پڙهي پوري ڪريون جيڪا هي پنجويهين آيت آهي سورت فتح جي فرمائي ته

کي ماري وٺو يا ڇا به اڻڄاڻائيء منجهه ته پوء انهيء ڪري اسان انهيء ڳالهه کي ته روڪيوسون ته يعني اهو قتال نه ٿئي مسجد حرام منجهه ۽ انهيء زماني منجهه جو پوء مسجد حرام مطلب ته فتح مڪه ٿيندي ٻه سال پوء پنهنجو اٺين صدي اٺين صدي نه پر اٺين هجري سن ۾ اٺين سال منجهه يعني هي ڇهون سال آهي سال ڏيڍ کان پوء وري مطلب ته اٺون سال ٿي ويندو هليو ته اهو فتح مڪو ٿيندو فتح مڪو هن کان پوء ٿو ٿئي ته پوء جيڪڏهن اسانکي الله تعالا فرمايو جيڪڏهن اسانکي خبر آهي ته ڪي ماڻهو آهن جيڪي مسلمان آهن متان انهن کي نقصان پهچي توهان جي وڃڻ جي ڪري ان ڪري توهان کي هن وقت اسان روڪيو آهي ۽ روڪيو آهي ته ڀلي توهين موٽي وڃو پر توهان جي ڳالهه جيڪا اچڻ جيڪو آهي پورو ٿيو اسان مقصد اها ڳالهه اسان مڃيسون ۽ قبول ڪيسون ۽ توهان جو اچڻ قبول آهي ۽ توهان جو هديه قبول آهي يا سڄي ڳالهه قبول آهي ۽ پنهنجو هي جيڪو آهي هڪڙو امتحان آهي ان ۾ توهان هاڻ موٽي وڃو هليا پوء وري توهان کي ڏس ڪيئن فتح مڪه ڪري ٿا ڏيون اسين سال ڏيڍ منجه پوء معاهدو جيڪو هيو ان ۾ هيو ته ڏهه سال اسين نه ڪو توهين توهان سان وڙهنداسون نه ڪو اسان سان توهان وڙهجو ۽ پنهنجو جيڪڏهن اسان جي حليف منجهان يا اسان منجهان ڪو جيڪڏهن هن عهد نامي کي ٽوڙي ته پوء ٻئي کي اختيار آهي ته هو وري عهد نامو اهو ٽوڙي وغيره اهڙي قسم جو معاهدو ٿيل هو پوء هاڻي ٿوري ئي عرصي کان پوء معاهدو ٽٽي ويو هليو جو قريشين جي حليف ڪنهن مسلمانن جي حليف کي ماري وڌو

شام جو، جتي هن هيراڪلس هن کي سڏيو هو ۽ پڇيو هئائينس ته هي ڪير آهي نبي ۽ ڇا ٿو ٿئي هن تي اها حديث آهي صحيح بخاري ۾ تمام وڏي سهڻي حديث آهي ته هن همراهه جا ٺپ ڍرا ٿي ويا هليا هن کان اڳ ۾ به جيڪي شڪستون وڪستون ٿيون هنن کي هنن کي هنن ۾ ڄڻ هي ٿورو ڪمزور ٿي ويا پنهنجي دل کي هيڻا ٿي ويا هليا ذهني طرح سان ۽ جسماني طرح سان به پر هي جڏهن اتي هيراڪلس جڏهن اهو واقعو ٿيو هن سان ۽ ڳالهه ٻولهه هن جي سامهون ٿي ته هن کي خبر پئجي وئي ته هاڻ اهو نبي پاڪ هن کي ڪير روڪي ڪونه سگهندو ۽ اسان تي هي ڪامياب ٿيندو غالب ٿيندو چڱائي هاڻي انهي ۾ ئي آهي جو پنهنجو هن جي پاسي ٿجي پر پوء مطلب ته هٺ ۽ ۽ تڪبر وڏائي ته انسان جي ٿئي ٿي غرور ٿئي ٿو سو ان کي روڪيو ويٺو روڪيو ويٺو روڪيو ويٺو پوء تان جو وري جڏهن فتح مڪي جي لاء پوء حضرت عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالٰي عنه چاچو جيڪو آهي رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم جو اهو هن کي وٺي آيو پنهنجو فتح مڪي جي کان ٻاهر جڏهن اچي پهتو حضور صلّي الله عليه وسلّم جو لشڪر اتي هن کي وٺي آيو پوء اچي پنهنجو پيش ٿيو مطلب ڳالهه ڪيائين پر پوء ان وقت اڃا ايمان ڪونه آندائين چڱي طرح پر پوء جڏهن مڪو پورو فتح ٿي ويو وري هن کي سرخرو ڪرڻ جي لاء حضرت عباس رضي الله تعالٰي عنه جي سفارش تي ته ڀئي هن جي گهر کي به بنايو هوس پنهنجو جيڪڏهن هتي ماڻهو هن جي گهر ۾ ويا ابو سفيان جي ته اهي امن ۾ آهن جيڪي ڪعبة الله ۾ آيل رهيا مسجد ۾ اهي امن ۾ آهن جيڪي پنهنجي گهرن ۾ رهيا اهي امن ۾ آهن ته پوء هن کي به ڄڻ ڪو شرف ڏنائون ته پوء ڄڻ هن جي سڃاڻپ اهو ٿيو انسان جو جيڪو تڪبر غرور آهي هٺ آهي وڏائي آهي انهي کي روڪڻ جي لاء ڪا ان سان چڱائي ڪجي جو اهو ٿورو نرم ٿئي ته پاڻ اهو نرم ٿيو پوء الحمد لله پوء وري پنهنجو هن جو اولاد به وري رسول الله صلي الله عليه وسلم جي جنگين منجهه شامل ٿيو وغيره وغيره پوء هاڻي هنن جي ئي هٿ ۾ وري اچي وئي اميه خاندان جيڪو آهي سو بادشاهه ٿي ويا سلطان ٿي ويا هليا چئن يارن کان پوء ان زماني کان پوء وري حضرت عثمان جي زماني کان وٺي هنن وٽ دمشق منجهه اچي ويو هليو حضرت عمر جي زماني ۾ يزيد ۽ معاويه ۽ اهي سڀئي لشڪرن منجهه هئا پوء مطلب ته اهڙي ڳالهيون ٿي ويون اللهم اغفر لنا وارحمنا هاڻي اها ڳالهه ٿي وئي هلي هاڻي هتي آيت ٿا پڙهون پنهنجي سورت بقر ۾ اهڙي قسم جي آيت آهي سورت بقر ۾ هڪ سؤ ڇهانوي آيت کان وٺي ٻه سؤ ٽي آيت تائين پنهنجو

سولي هجي قرباني اها ڪريو يعني پنهنجي ڳوٺ راڄ ۾ جتي آهيو ڀلا پر اتي ئي ڪري ڇڏيو قرباني جتي توهان کي وڃڻ حج حج تي وڃڻ وڃڻ نٿو ٿئي هاڻي ان آيت منجها شايد اسان تي حڪم اهو اچي ٿو جيڪو اسين پنهنجي ڳوٺن ۾ راڄن ۾ پنهنجي اسلامي دنيا ۾ قرباني ماڻهو ڪن ٿا پنهنجي گهرن ۾ پنهنجي ڳوٺن ۾ جيڪي حج تي نٿا وڃن حج تي وڃڻ وارا انهن جا قربانين جا احڪام پنهنجا آهن ۽ اسان جيڪي پوئتي رهجي وياسون پهتاسون ڪونه حج تي ڪونه وياسون ته پوء اهي قرباني ڪن ٿا پوء اهي هن آيت جي حڪم مطابق شايد ٿئي ٿو يا ڪيئن پوء رب پاڪ کي وڌيڪ خبر علماء جي تفسيرن ۾ ڏسجبو هن کي وڌيڪ خبر اتان پوندي

وڃي پهچي قرباني پنهنجي جاء تي. حتي ولا تحلقوا رؤوسڪم حتي يبلغ الهدي محله پنهنجي جاء تي وڃي پهچي پنهنجو قرباني هاڻي ان منجها ڇا مطلب آهي هاڻي ان ۾ ظاهر ڏسڻ گهرجي ڪتابن کي به جيڪي فقه جا آهن انهن منجهه هاڻي هتي جيڪا بظاهر معنيٰ ڏسڻ ۾ اچي ٿي

پوء هي حج وارن جي لاء به آهي ۽ حج جيڪي نٿي ڪري سگهيا انهن جي لاء آهي يا نه آهي پر اهو فقه جي ڪتابن ۾ ڏسڻ کپي وڌيڪ بهرحال چئي ٿو پوء جيڪڏهن توهان کي مٿو ڪوڙائڻو ئي آهي ڀلي حج تي ئي آهيو پوء مٿو ڪوڙائڻو آهي جيڪڏهن توهان کي ڇو جو مريض آهيو مٿي لازم ٿو ٿي وڃي هليو او به اذي يا ڪا ٻي تڪليف آهي توهان کي من راسه مٿي ۾ ڪا اذيت آهي او به اذي من راسه

معنيٰ هي ان زماني جي ڳالهه آهي جڏهن ڪنهن وقت ماڻهو وڃي نه ٿو سگهي جو حالات اهڙا آهن وار جو سچويشن آهي پوء هن انگريزن جڏهن ڊچ ۽ ٻيون قومون جيڪي آهن هن عريبين سي وغيره تي قبضو ڪيو ته ماڻهو ويچارا وڃي ڪونه ٿي سگهيا اسان وٽ هندستان وغيره منجها پنهنجي هند هند سنڌ جيڪو آهي پنهنجو علائقو جيڪو آهي ان منجها ڪونه وڃي سگهيا ته اهڙو حڪم اتي ڪم اچي ٿو اهڙي قسم جو حڪم ته فاذا امنتم پوء جڏهن امن ٿي وڃي توهان کي وڃڻ جو رستو کلي وڃي توهان جي لاء فمن تمتع بالعمرة الي الحج پوء تمتع وارو حج ڪريو جيڪو فائدو وٺي عمري مان تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي پوء جيڪا آسان هجي ڪا قرباني اها ماڻهو ڪري. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام پوء جيڪڏهن نٿي قرباني هٿ اچي، ماڻهو غريب آهن، ضروري ناهي ته سڀ ڪو ماڻهو ڪري ئي ڪري هروڀرو، پوء جيڪڏهن نٿو ڪري سگهي، هن کي استطاعت ناهي ته پوء ٽي روزا رکي، فصيام ثلاثة ايام ٽي روزا رکي في الحج حج جي زماني ۾،

حاضري المسجد الحرام اهو ان لاء آهي جو نه هجي سندس گهر ٻار ڀرسان مسجد حرام کي يعني جيڪي مسجد حرام جي ڀر کان پري آهن پوء جيڪڏهن نٿا ڪري سگهن نه هي ٿا ڪري سگهن پوء انهن جي لاء اهو آهي واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ۽ الله تعاليٰ کان ڊڄو ۽ الله تعاليٰ بيشڪ سخت پوء هاڻي هتي ٻيا احڪام آهن حج جا وري پوء حج جا احڪام وري ڪجهه پنهنجي سورت حج ۾ ئي ايندا وري ٻين هنڌن تي هوندا پوء هاڻي اهي حج آهن حج جا احڪامات آهن هاڻي پاڻ نذر جي ڳالهه تي وري پوئتي ٿا موٽون. پاڻ وٽ سنڌ ۾ ڄڻ هڪڙو طريقو آهي ويچارا ٻهراڙي جا ماڻهو آهن پوء لکيل پڙهيل گهڻا ڪونهن پوء هو خيال ڪندا ته ڀئي اسان کي پٽ ڄمي يا به شادي ٿئي يا هي سڱ ملي يا هي ڪيس آهي اهو اسين کٽون يا هيئن ڪريون يا هون ڪريون ته پوء اسين باسون باسون ٿا ته پوء فلاڻي پنهنجي اولياء الله جي درگاهه تي وڃي اسين خيرات ڪنداسون پنهنجو باس باسي اها ڄڻ باس باسين ٿا جيڪا هاڻ انهيء جو ڪيتري قدر مطلب ته اسان کي ڪرڻ گهرجي اهتمام يا ڇا ڪيئن ڪجي ان ڇا حڪم آهي هاڻ اهو رب پاڪ کي خبر آهي پر ظاهر آهي ٻنهي طرفن جا دليل ٻنهي ٻنهي طرفن جا ماڻهو آهن جيڪو عبدالوهاب ابن عبدالوهاب جيڪو آهي اهو چي ته بس هي بت پرستي آهي يا قبر پرستي آهي وغيره پر هاڻ ارادو جيڪڏهن تنهنجو اهو آهي ته آئون خيرات ڪريان ٿو الله جي واٽ تي ۽ فلاڻي هنڌ ويندس ته اتي فقير درويش اچن ٿا گهڻيئي پوء اهي کائيندا اهي پيئندا مطلب ته ان سان واسطو آهي جيئن ڪي ماڻهو آهن مريد آهن پنهنجي پير سائين پاڳاري جا مريد آهن مخدوم هالا والن جا مريد آهن يا ڪي اچن ٿا سخي ڏاتار تي ڪي قلندر صاحب شهباز تي پر هاڻي انسان جو پنهنجو ارادو جيڪو آهي سو جيڪڏهن اهو آهي ته آئون هي خيرات ڪريان ٿو الله جي واٽ ۾ رستو الله جي واٽ ۾ هن جو ثواب جيڪو آهي سو اسان کي به ملي ۽ جيڪي ستا پيا آهن اولياء الله درويش آهن انهن کي به ان جو ثواب ملي ته پوء هاڻ اهو ايڪسيپٽيبل ايترو ايڪسيپٽيبل آهي پر جيڪڏهن چئجي ته آئون هي سخي ڏاتار جي نالي تي ٿو ڪريان هي قلندر جي نالي تي ٿو ڪريان يا هي فلاڻي جي نالي تي ٿو ڪريان فلاڻي جي نالي تي ٿو ڪريان قرباني ته پوء اها غلط آهي، ڇو جو الله جي نالي کان سواء ٻئي ڪنهن تي قرباني نٿي ڪري سگهجي، ٻئي ڪنهن جي جي نالي تي جانور نٿو ڪهي سگهجي. اهو جيڪو سوچڻ گهرجي، پوء هاڻ اسان جا جيڪي ماڻهو آهن وڃن ٿا، پنهنجو ارادو هنن کي خبر آهي، رب پاڪ کي خبر آهي، اسان کي هنن جي ارادن جي دلين جي ارادن جي ڪنهن کي خبر ڪونهي ڪا، پر هاڻ هڪڙو جڳهه تي ماڻهو گڏ ٿين ٿا، اتي ماڻهو وڃي خيرات ڪري ٿو، جيڪي ماڻهو کائين ٿا، خيرات الله تعاليٰ جي نالي تي ڪري ٿو، قرباني جيڪا ڪيائين يا گوشت کڻي آيو يا جيڪا به شيء ورهايائين اچي اتي، پوء ماڻهن کي کارايائين پياريائين، مطلب هڪڙو اهتمام ٿئي ٿو کارائڻ پيارڻ جو، خيرات جو، اهو ڄڻ ماڻهو ڪٿي به ڪري سگهي ٿو ۽ اتي جڳهيون آهن جيڪي جتي درويش ستا پيا آهن، پوء هاڻ اتي انهي جي لاء ته ڀئي هنن جو ثواب اسان کي به ملي ۽ هنن کي به ملي، ايترو قدر صحيح ڳالهه آهي. پر پوء هاڻ وڌيڪ ان ۾ ڊيگهه جيڪا ڪرڻ ته بس مون کي هي ڏاتار ئي ڏيندو سخي ڏاتار جو قلندر ئي ڏئي ٿو مون کي يا سائين فلاڻو ڏئي ٿو يا فلاڻو ڏئي ٿو بس الله لوح قلم کي وڃي ائين ٿو ڪري اچي ۽ وڃي لکي ٿو اچي اهو اهڙي ڳالهه ذهن ۾ نه سوچڻ کپي مطلب پوء هاڻي رب پاڪ کي خبر آهي ته ماڻهن جي دلين ۾ ڇا آهي پر پوء ان ڪري ڇو جو گهڻو ڊيگهه ٿئي ٿي ويچارا اسان غريب ماڻهو آهن اڻ پڙهيل ماڻهو آهن پوء انهن کي وڌيڪ خبر ڪو ڪانهي ڪا

جيڪي جنتي آهن اهي اهڙي قسم جا ماڻهو اهڙا قسم جا ماڻهو الله تعاليٰ انهن جي گهڻي تعريف ڪري ٿو پوء انهي ۾ جي اهي هيئن به ڪندا هئا هيئن به ڪندا هئا هيئن به ڪندا هئا جيڪي چڱاين جا ڪم ڪندا هئا ان ۾ نذر پنهنجا پورا ڪندا هئا يعني باسون پنهنجون پوريون ڪندا هئا ته جيڪڏهن مطلب هن ۾ آئون هڪڙو لفظ چئي وڃان پهرين ته ماڻهو باس باسي سگهي ٿو ته يا الله تون منهنجي لاء ڪم ڪندين هي فلاڻي ڳالهه جيڪا ته آئون ٻه رڪعتون نفل پڙهندس يا ڇهه رڪعتون نفل پڙهندس يا هيتريون رڪعتون نفل پڙهندس يا هيترا روزا رکندس يا هيء خيرات ڪندس يا ڇا تنهنجي نالي تي رب پاڪ جي نالي تي ته پوء پوء جيڪڏهن چوي ته ڀئي مڪي ۾ وڃي ڪندس يا مديني ۾ وڃي ڏيندس يا فلاڻي ها هالا ۾ وڃي ڏيندس ڪنهن پير سائينء جي ڳوٺ ۾ وڃي ڏيندس يا سخي ڏاتار جي ڳوٺ ۾ وڃي اتي درويشن کي کارائيندس پر تنهنجي نالي تي رب پاڪ جي نالي تي ته پوء هاڻي اها ڳالهه ايتري ايڪسيپٽيبل آهي پر پاڻ وڌيڪ پاڻ ڄاڻو ۽ اسان جو وچ ۾ وڃي ڪونه ڪو هاڻي اچون ٿا سورت دهر ۾ جيڪو الله تعاليٰ جيڪو

وري به هو ته آدم عليه السلام ڪجهه منجهان به نه وري انسان جيڪو پاڻ جهڙا توهان جهڙا اسان جيڪي حضرت آدم کان پوء جيڪي انسان خلقيائين نطفة امشاج هڪڙو گڏايل مڪس ڪيل يعني هوڏانهن ايگ هيڏانهن اسپرم اهي ٻئي گڏ گڏيا نطفة امشاج نبتل

ڀلي شڪر ڪندڙ هجي يا ڪفر ڪندڙ هجي يعني جيڪي وڻيس سو ٿئي هاڻي هتي رڳو هڪڙي آيت منجهه ڪافرن جو ذڪر پهرين ڪري ٿو وڃي پوء وري جيڪو آهي سو ذڪر ڪندو مومنن جو شڪر ڪرڻ وارن جو هاڻي هتي فرمائي ته اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للڪافرين سلاسل واغلالا وسعيرا بيشڪ اسان تيار ڪري رکيا آهن ڪافرن لاء زنجير، سلاسل ۽ ڳٽ، اغلال، غل، وسعيرا ۽ ٻرندڙ باهه، اهي ٽئي شيون اسان انهن جي لاء، سلا زنجيرون ۽ انهن جي لاء ڳٽ ۽ انهن جي لاء باهه، اهي ٽئي شيون تيار ڪري رکيون اٿئون. هاڻي آيتون جيڪي آهن پنجين آيت کان وٺي ڪهڙي ٻاويهين تائين آيت تائين هي رڪو رڳو جنت وارن جو ذڪر آهي

يا برائي پکڙجڻ واري، شره کان مستطيرا، هڪ ٻئي کي ڪنهن کي لڳو ڪانٽيڪٽ ٿيو ته ڪنٽيجيس ڊزيز وانگي هن جو اهو ڏينهن آ، ڊپ هن جو اهڙو آ، ڊپ اهڙو آ جو سڀ ڪنهن کي لڳي ٿو بس. ويطعمون الطعام ۽ کارائين کارائيندا هئا مطلب ته پاسٽ ۾ ڳالهه ڪجي يا پريزنٽ ۾ عربي جو اسٽرڪچر اهڙو ٿئي ٿو جنهن جو ترجمو جنهن کي جيئن وڻي تيئن ٿو ڪري ويطعمون الطعام کارائيندا هئا طعام عليٰ حبه، الله تعاليٰ جي حب منجه مسڪينا و يتيما، مسڪينن کي ۽ يتيمن کي کارائيندا هئا طعام و اسيرا، اسيرن کي کارائيندا هئا، جيڪي قيدي آهن انهن کي کارائيندا هئا، تنهن ڪري ماڻهو چڱو ماڻهو هجي ته ڳوٺ راڄ ڀرسان ڪو جيل خانو اللهم اغفر لنا وارحمنا هجي ماڻهو اتي بندوبست ڪري قيدين کي ڪڏهن ڪڏهن کارائيندو ڪري ويچارن کي سينٽرل جيل حيدرآباد لڳو پيو آهي ناري جو جيل هيڏانهن لڳو پيو آهي هيڏانهن الائي ڪهڙا ڪهڙا جيل لڳا پيا آهن پنهنجو پنهنجي سنڌ منجهه انهن سان ماڻهو ڪري هوڏانهن ويچارو چرين جي اسپتال هئي ويچاري هاڻي هتي مون ٻڌو آهي ته ڪي ماڻهو کارائين ٿا ماني پنهنجي ڪهڙي

جو اسين چاهيون ڪونه ٿا. ان ڪري مسلمان مؤمن کي جڏهن ڪا شيء ڏبي آهي ته پوء هو هروڀرو ڪونه چوندو آهي ته شڪر تنهنجو، شڪريو تنهنجو، شڪر الله جو آهي. پوء هن کي چئبو آهي ته جزاڪ، جزاڪ الله، توکي الله تعاليٰ ان جو جزا ڏئي. پر جيڪڏهن دل ۾ چوي ته به، پر جيڪڏهن وڏي آواز سان چئبو ته هن کي خوشي ٿيندي ته مون کي چئي ٿو جزاڪ الله يا. بارک الله الله تعاليٰ توکي برڪت ڏي يا اهڙو ڪو لفظ چئجي پر جيڪڏهن چئجي شڪر هاڻ اهو ويسٽرن نمونو آهي ته تنهنجو شڪر تنهنجو شڪر معنيٰ بس هي ڳالهه ختم آهي هتي آخرت ۾ توکي انعام جو ڪونه ملندو يا ملي نه ملي منهنجو واسطو ڪونهي آئون تنهنجو شڪر ادا ڪري ٿو ڇڏيان بس کوڙ ٿي وئي ڳالهه پر هتي الله تعاليٰ هي تمام سهڻو لفظ آهي جنهن تي سوچ ويچار ڪرڻ کپي ته هو جيڪي ڏيڻ وارا جيڪي آهن ته چوندا اسين توهان کي طعام کارايون ٿا ان وجه الله

ٽيوڙي سخت واري کان ڏينهن ڏينهن جيڪو سخت هوندو انهي ڏينهن کان اسين ڊڄون ٿا فوقاهم الله شر ذلک اليوم ۽ پوء اسان کي اسان کي بچايو الله تعالي انهي ڏينهن کان جڏهن هو جنت ۾ هوندا ته اها ڳالهه ڪندا شر ذلک اليوم ولقاهم